ئەسسالامۇئەلەيكۇم بىر كىتاب بىر ئالەم توپىدىكى بارلىق ئۇستازلار سۆيۈملۈك قېرىنداشلار كىتاب ئاڭلاپ بېرىۋاتقىنىڭلارغا كۆپتىن كۆپ مىننەتدارلىق بىلدۈرىمەن بۈگۈن ئەركىن سىدىق يازمىلىرى كىشىلىك تەرەققىيات ھەققىدىكى يازمىلار ئىككىنچى قىسىم دېگەن كىتابىمىزنىڭ داۋامىنى داۋاملاشتۇرۇپ ئوقۇپ بېرىمىز غايىنى رېئاللىققا ئايلاندۇرۇشنىڭ سىرلىق قانۇنىيىتى كىتاب ئاپتورى دوكتور ئەركىن سىدىق ئاۋازدا ئىستانبۇلدىن لەيلا كىتاب ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى يىگىرمە توققۇزىنچى ئاپرېل ئوقۇش ئۈچۈن ھازىرلاندى ھۆرمەت بىلەن بىر كىتاب بىر ئالەم تور گۇرۇپپىسى بىزنى يېقىندىن قوللاپ كەلگەن تەدبىر ياي نەشرىياتچىلىغا رەھمەت ئېيتىمىز

بەزى ئازاب ئوقۇبەتلەر ياكى ئۈمىدسىزلىنىشلەردىن ساقلاپ قالماقچى بولغان بولۇشىمۇ مۇمكىن سىزگە ئاشۇنداق ئەھۋالنىڭ قايسى يۈز بەرگەن بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر ئەگەر سىز بىر غايە تىكلەشتىن بېلىڭىزنى قويۇۋەتكەن بولسىڭىز روھىڭىزنى قايتا ئۇرغۇتۇڭ سىز ھازىردىن باشلاپ بىر غايە تىكلەپ، ئاشۇ غايە ئۈچۈن تىرىشسىڭىزمۇ ھەرگىز كېچىككەن بولمايسىز. ئىككىنچى، بۇرۇنقى ئوڭۇشسىزلىق ۋە ئازابلارنىڭ تەسىرى، ئۈمىدسىزلىك، ئارزۇ بىلەن رېئاللىقنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى بوشلۇق بولۇپ، بىز ھەممىمىز ئاشۇنداق بوشلۇقنى ئۆز بېشىمىزدىن ئۆتكۈزۈپ باققان، بىز ھەممىمىز ئالدىن مۆلچەرلىمىگەن ناچار سەزگۈرەشتىلەرنى ئۆز بېشىمىزدىن ئۆتكۈزۈپ باققان. ئەمەلگە ئاشمىغان ئىستەكلەر ۋە بىتچىت بولغان ئۈمىدلەر بىلەن ياشاشقا مەجبۇر بولۇپ باققان. بىز بەزى ئىشلارنى ياخشى قىلالمىغاندا، ئۇنداق ئىشنى ئىككىنچى قىلمايمەن دەيمىز. بۇ بىر چوڭ خاتالىق. بولۇپمۇ غايىنىڭ ئىشىدا تېخىمۇ شۇنداق. مەغلۇبىيەت مۇۋەپپەقىيەت ئۈچۈن تۆلىمىسە بولمايدىغان بەدەلدۇر. بەزى كىشىلەر ئۆز غايىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش يولىدا ئوڭۇشلۇق قەدەملەرنى بېسىش ئۈچۈن نۇرغۇن ئوڭۇشسىز ئوڭۇشسىزلىقلارنى ئۆز بېشىدىن ئۆتكۈزۈشكە توغرا كېلىدۇ. سابىق ئەنگلىيە باش مىنىستىرى مارگارېت ساتچېر خانىم مۇنداق دېگەن، سەن بىر جەڭنى كۆپ قېتىم ئېلىپ بارغاندىلا ئاندىن ئۇنىڭدا ئۇتۇپ چىقالايسەن. بىز بۇ سۆزنى ئەستە چىڭ تۇتۇشىمىز، ئۆز كۈرەشلىرىمىزدىن ئالدىراپ ۋاز كەچمەسلىكىمىز كېرەك. ئۈچىنچى، ئوتتۇرا ھال ئەھۋالغا قانائەتلىنىشكە ئادەتلىنىپ قېلىش. بىر غايىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش سىزدىن چەكتىن سەل ئاشۇرۇۋېتىشنى، ئوتتۇرا ھال دەرىجىدىن يۇقىرىراق دەرىجىدە تىرىشچانلىق كۆرسىتىشنى تەلەپ قىلىدۇ. بىر ئادەتتىكى ئادەم بولۇپ ياشاشمۇ كىشىلىك تاللاشلارنىڭ بىرسى. كىشىنى ھاياجانغا سالالايدىغان دەرىجىدىكى غايىسى يوق ئادەملەرلا ئاسانلا ئۆز ھاياتىنى ئىسراپ قىلىۋېتىدۇ. شۇڭلاشقا، ئەگەر سىز ئۆز ھاياتىڭىزنى ئوتتۇرىھال ئادەملەرنىڭكى بىلەن ئوخشاش دەرىجىدە ئۆتكۈزۈشنى خالىمىسىڭىز، ئۆزىڭىز ئۈچۈن چوقۇم بىر غايە تىكلەڭ. پەقەت بىر غايىلا سىزنى ھازىر پېتىپ قالغان پاتقاقتىن قۇتۇلدۇرۇپ چىقىرالايدۇ. تۆتىنچى، ئۆز-ئۆزىگە ئىشەنچ قىلالماسلىق. غايىلىك ياشاش ئۆز-ئۆزىگە ئىشەنچ باغلاشنى تەلەپ قىلىدۇ. بەزىدە ئۆز-ئۆزىگە ئىشەنچ بولۇش ئۆزى ئۈچۈن غايە تىكلەپ، ئاشۇ غايە ئۈچۈن كۈرەش قىلىدىغان كىشىلەر بىلەن ئۇنداق قىلمايدىغان كىشىلەرنى پەرقلەندۈرۈپ تۇرىدىغان بىردىنبىر ئامىل بولۇپ قالىدۇ. سىزنىڭ ئۆزىڭىزگە بولغان ئىشەنچىڭىز قانچە كۈچلۈك بولىدىكەن، سىزنىڭ ئۆز ئىستىكىڭىزدىن ۋاز كەچمەي ئاداققىچە تىرىشىش ئېھتىماللىقىڭىزمۇ شۇنچە يۇقىرى بولىدۇ. مەن ئۆز-ئۆزى ئۈچۈن ئىشەنچ تۇرغۇزۇش ئۇسۇلى توغرىسىدا ئۆزۈمنىڭ كېيىنكى بىر ماقالىسىدە مەخسۇس توختىلىمەن. بەشىنچى،

ۋە ئۆزۈمنىڭ تەسەۋۋۇر قىلىش ئۇسۇلىنى تەكشۈرۈش ئارقىلىق شۇنداق خۇلاسىگە كەلدىمكى، مەن ئۈچۈن ئۆزۈمنىڭ فانتازىيىلىك خىياللارنى قىلىش تالانتىم ئىجابىي بىلىملەرنى ئۆزلەشتۈرۈۋېلىش تالانتىمدىن ئۈستۈن تۇرىدىكەن. ئۇ ئۆز تەسەۋۋۇرىنى مۇقەددەس ھەۋەس دەپ ئاتىغان ياراتقۇچىمىز ئۆز غايىسىنى بايقاش ۋە يېتىلدۈرۈش قابىلىيىتىنى ھەممە ئادەمگىلا، ئادەملەرگە ئاتا قىلغان سىزنىڭ ئۆز غايىڭىزنى بايقاش ۋە يېتىلدۈرۈش ئىقتىدارىڭىز سىزنىڭ يوشۇرۇن قابىلىيىتىڭىزنىڭ بىرسى. غايە تىكلەشنىڭ بىر ئالدىن بېكىتىلگەن ۋاقتى يوق. سىز بىر غايە تاللاشنى ھەرقانداق ۋاقىتتا ئېلىپ بارسىڭىز بولۇۋېرىدۇ. سىز بىر غايە تىكلەشكە ھەرگىزمۇ كېچىكىپ قالمايسىز ۋە ھازىرمۇ كېچىككەن بولمايسىز. بەشىنچى، غايە تىكلەشنىڭ ئون ئۆلچىمى. سىزنىڭ بىر غايىڭىز بار بولسۇن ھەمدە ئۇ غايە سىزنىڭ پۈتۈن كۈچىڭىز بىلەن ئىنتىلىشىڭىزگە ياكى قوغلىشىشىڭىزغا ئەرزىيدىغان بولسۇن ئۇنداقتا سىز ئاشۇ غايىڭىزنى ئەمەلگە ئاشۇرالامسىز يوق ئۇنى قانداق بىلەلەيسىز ئۇنى بىلىشنىڭ ئامالى بار ئۇ بولسىمۇ سىز ئۆز غايىڭىزنى تۆۋەندىكىدەك ئون ئۆلچەم بويىچە باھالاپ بېقىش بۇ ئون ئۆلچەم ئون سوئال شەكلىدە بايان قىلىنغان بولۇپ، ھەر بىر سوئالغا قارىتا ئۈچ خىل ئەھۋال تەسۋىرلەنگەن. سىز ئۆز غايىڭىزنىڭ ئەھۋالىنى ئاشۇ ئون سوئالغا قارىتا تەسۋىرلىگەن ئوتتۇز خىل ئەھۋاللار بىلەن سەمىمىي ھالدا سېلىشتۇرۇپ چىقىڭ. ئەگەر سىزنىڭ ئەھۋالىڭىز ئاشۇ ئوتتۇز خىل ئەھۋالنىڭ مەلۇم بىرسىگە ئۇيغۇن كەلسە، ئۇنىڭغا توغرا دېگەن نومۇرنى بېرىڭ. ئەگەر ئۇيغۇن كەلمىسە ئۇنىڭغا خاتا دېگەن نومۇرنى بېرىڭ. ئەڭ ئاخىرىدا سىز جەمئىي قانچە توغرا دېگەن ياكى قانچە خاتا دېگەن جاۋابقا ئېرىشكەنلىكىڭىزنى ھېسابلاپ چىقىڭ. ئەگەر سىز ھەممە ئەھۋالغا قارىتا توغرا دېگەن جاۋابقا ئېرىشسىڭىز، جەمئىي ئوتتۇز دانە توغرا دېگەن جاۋابقا ئېرىشكەن، بىرمۇ خاتا دېگەن جاۋابقا ئېرىشمىگەن بولىسىز. سىز كۆپىنچە ئەھۋاللاردا توغرا دېگەن جاۋابقا ئېرىشكەن بولسىڭىز، سىزنىڭ غايىڭىزنىڭ ئەمەلگە ئېشىش ئېھتىماللىقى ناھايىتى يۇقىرى بولىدۇ. ياكى بولمىسا سىز ھەر بىر ئەھۋالغا نۆل بىلەن ئونغىچە نومۇر بەرسىڭىزمۇ بولىدۇ. سىزنىڭ بىر ئەھۋالىڭىز تۆۋەندىكى ئۆلچەمدىكى بىر ئەھۋالغا تولۇق ئۇيغۇن كەلسە، ئۇنىڭغا ئون نومۇر بېرىڭ، پەقەتلا ئۇيغۇن كەلمىسە، ئۇنىڭغا نۆل نومۇر بېرىڭ. ئەگەر يەتمىش پىرسەنت ئۇيغۇن كەلسە ئۇنىڭغا نومۇر بېرىڭ. ئەڭ ئاخىرىدا سىز ئېرىشكەن ھەممە نومۇرنى قوشۇپ چىقىڭ. تولۇق نومۇر جەمئىي ئۈچ يۈز نومۇر بولۇپ، ئەگەر سىز ئىككى يۈز ئون نومۇر ئالسىڭىز سىزنىڭ ئەھۋالىڭىز تۆۋەندىكى ئون ئۆلچەمگە يەتمىش پىرسەنت ئۇيغۇن كېلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. تۆۋەندىكى مەن ئون سوئال ۋە ئۇلارغا ماس كېلىدىغان ئوتتۇز خىل ئەھۋالنى بايان قىلىمەن. مېنىڭ غايەم ھەقىقەتەن ئۆزۈمنىڭ غايىسىمۇ؟ ئا. ئەگەر مېنىڭ غايەم ئەمەلگە ئاشسا، بۇ دۇنيادا ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەڭ خۇشال بولىدىغان ئادەم مەن ئۆزۈم. بى. مەن ئۆز غايەمنى باشقا كىشىلەر بىلەن ئوچۇق-ئاشكارا ئورتاقلاشقان بولۇپ، ئۇ كىشىلەر مەن ئەڭ سۆيىدىغان كىشىلەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. سى. مېنىڭ غايەم باشقىلارنىڭ قارشىلىقىغا ئۇچراپ باقتى. لېكىن مەن ئۇنى لېكىن مەن ئۇ غايىنى يەنىلا قوبۇل قىلىمەن. ئىلاۋە. ئۇيغۇرلاردا مەكتەپ تاللاش، كەسىپ تاللاش، توي قىلىدىغان چۆرىسىنى جۆرىسىنى تاللاش، ئۆمرىنى ئۆتكۈزىدىغان جايىنى تاللاش قاتارلىق ئىشلاردا بالىسى ئۈچۈن ئاتا ئانىسى قارار چىقىرىپ بېرىدىغان ئەھۋال ناھايىتى ئېغىر بولۇپ، ئاشۇنداق ئەھۋاللارغا ئۇچرايدىغان كىشىلەرنىڭ ھەممىسى. دېگۈدەك ئاخىرىسىدا بەختلىك بولالمايدۇ. مەن بۇ خىل ئەھۋاللارنى ئۆزۈمگە كېلىدىغان ئېلخەتلەردە داۋاملىق ئۇچرىتىپ تۇرىمەن. مەن ئۆز غايەمنى ناھايىتى ئېنىق چۈشىنىمەن. مەن ئۆز غايەمنى ناھايىتى ئېنىق چۈشىنىمەنمۇ؟ ئا. مەن ئۆز غايەمنى، ئاساسىي مەزمۇنىنى بىر جۈملە سۆز بىلەن چۈشەندۈرۈپ بېرەلەيمەن. بى. مەن ئۆز غايەم توغرىسىدا. ھەرقانداق نېمە دېگەن سوئالغا جاۋاب بېرەلەيمەن، جى. سى. مەن ئۆز غايەمنىڭ ئېنىق تەسۋىرىنى بىر قەغەزگە يېزىپ چىقتىم. ئۇ تەسۋىر مېنىڭ غايەمنىڭ مۇھىم ئالاھىدىلىكلىرى ياكى مەقسەتلىرىمۇ مەقسەتلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئىلاۋە. ئەگەر تېخى ئوقۇپ باقمىغان بولسىڭىز، مېنىڭ نىشان تىكلەشتە بىلىشكە. تېگىشلىك ئىشلار دېگەن ماقالەم بىلەن ئارزۇنى رېئاللىققا ئايلاندۇرۇشنىڭ سىرلىق قانۇنىيىتى دېگەن دوكلات تېكىستىمنى بىر قېتىم ئوقۇپ چىقىڭ. مەن غايەمنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتا پەقەت ئۆزۈم كونترول قىلالايدىغان ئامىللارغىلا تايىنىمەنمۇ؟